ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ມື້ເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານໃກ້ຈະຮອດແລ້ວ ແລະ ຊາວອົດສະຕຣາລຽນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງລ້ານຄົນກໍຈະມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເປັນເທື່ອທຳອິດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 20 ປີ ມັນເປັນໂອກາດທຳອິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະໃຊ້ສິດໃນຂະບວນການເລືອກຕັ້ງໃນລະດັບຊາດ ອອກຄິວຊີ ລາຍງານ ມັນເປັນເວລາອັນສຳຄັນໃນການເລືອກຕັ້ງສຳລັບຫຼາຍຄົນໃນກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ The School for Climate ໄດ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນຂຶ້ນໃນປີ 2019 ແລະ ກໍເພີ່ມຄວາມໂດດເດັ່ນຂຶ້ນອີກ ຫຼັງຈາກໄພໄຟໄໝ້ ແລະ ໄພນ້ຳຖ້ວມໃນອອສເຕຣເລຍເມື່ອບໍ່ດົນມາ ນີ້ Varsha Yajman ອາຍຸ 19 ປີ ແມ່ນຜູ້ຈັດງານສຳຄັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຕອນນີ້ນາງກຳລັງເຮັດວຽກທາງກົດໝາຍ ຫຼື Paralegal ຢູ່ໃນຊິດນີ ແລະ ສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສະພາບອາກາດຂອງນາງ ຂ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ ຄິດວ່າມັນມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຫຼາຍຄົນໃນລຸ້ນຂອງຂ້ອຍສາມາດລົງຄະແນນສຽງ ມັນຮູ້ສຶກວ່າພາລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການເລືອກທີ່ ເໝາະສົມທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາມີອະນາຄົດທີ່ປອດໄພ ພວກເຮົາມີພາລະຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ສິ່ງນັ້ນຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ເພື່ອນຜູ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານສະພາບອາກາດ Niamh O'Connor-Smith ໃນເມື ອງແມວເບີນກ່າວວ່າ ນາງພົບວ່ານະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໜ້າລັງກຽດ ຂ້ອຍນັ່ງຄິດຢູ່ທີ່ນີ້ວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າອະນາຄົດຂອງຂ້ອຍຈະເປັນແນວໃດ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງສິ່ງທີ່ຄົນໜຸ່ມຕ້ອງການ ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນຫຍັງໃນນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຊ່ວຍຂ້ອຍໃນໄລຍະຍາວໄດ້ ຫຼື ສ້າງຊຸມຊົນຮອບຕົວຂ້ອຍ ແລະ ຊ່ວຍຄົນໜຸ່ມອື່ນໆ ຄືກັນກັບຂ້ອຍໃ ນການສ້າງອະນາຄົດ ທີ່ເດີ່ນຊ້ອມເຕະບານຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງຊິດນີ ການເລືອກຕັ້ງທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນັ້ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງນັກກິລາ ຂ້ອຍຢາກເວົ້າວ່າຂ້ອຍຮູ້ຈັກພັກແຮງງານ ແລະ ພັກ Liberal ແ ລະ ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າທ່ານ Scott Morrison ນັ້ນຢູ່ພັກ Liberal ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຮູ້ ຄັນຊິເວົ້າແທ້ໆ ທ່ານເຫັນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຫັນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍອາດຈະຕັດສິນໃຈຂອງຂ້ອຍໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຫັນໃນອິນເ ຕີເນັດໃນເວລານັ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຄິດຫຼາຍໄປເກີນກວ່າວ່າຂ້ອຍຈະເລືອກເອົາໃຜ ແຕ່ເມື່ອເຖິງເວລາແລ້ວຂ້ອຍກໍຈະເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງຂ້ອຍເອງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຂ້ອຍຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບພັກໃດ ຕໍ່ໄປທ າງດ້ານໃຕ້ຂອງເຂດເມືອງ Sutherland ຂອງຊິດນີ Kurranulla Aboriginal Corporation ເຊິ່ງເປັນສູນກາງແວ່ມາຫາ ຫຼື Drop-in Centre ສຳລັບຊົນຊາວພື້ນເມືອງໃນທ້ອງຖິ່ນ ສູນກາງນີ້ອາໄສການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກຄົນງານຊາວໜຸ່ມ ເຊັ່ນນາງ Tameka Lee Fitzgerald ອາຍຸ 19 ປີ ລາ ວເວົ້າວ່າການລົງຄະແນນສຽງຂອງຊາວໜຸ່ມອາດຈະບໍ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບພັກໃຫຍ່ Yeah I think there could be more ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນຄວນຈະມີສ່ວນກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມທົ່ວອົດສະຕຣາລີຫຼາຍກວ່ານີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາວພື້ນເມືອງ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ ຂ້ອຍຄິດວ່ານັກການເມືອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸແທນທີ່ຈະເປັນຊາວໜຸ່ມ ໃນເມືອງເພີດ ຊຸມຊົນທິກຣາຢານໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດຖະບານປະນາມລັດຖະບານເອທິໂອເປຍກ່ຽວກັບກ ານຖືກກ່າວຫາວ່າມີອາຊະຍາກຳສົງຄາມຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມາດົນແລ້ວ ນັກສຶກສາຊີວະວິທະຍາ ໂນຮາ ເຕຮາເຢ ອາຍຸ 18 ປີ ໄດ້ເຫັນລັດຖະບານປະນາມຣັດເຊຍກ່ຽວກັບການບຸກລຸ ກທີ່ຢູເຄຣນ ແລະ ຜິດຫວັງທີ່ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບດຽວກັນກັບທີເກຣ I do wish in the future ໃນອະນາຄົດບໍ່ວ່າພັກໃດຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາວ່າພັກນັ້ນຈະປະນາມລັດຖະບານເອທິໂອເປຍ ໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນທີເກຣ ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດກັບຢູເຄຣນພາຍໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ກັບທີເກຣມັນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 500 ມື້ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Queensland ນັກສຶກສາກຳລັງພິຈາລະນາບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ ຈະຂັບເຄື່ອນວິທີທີ່ພວກເຂົາຈະລົງຄະແນນສຽງ Climate change 100% climate change ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 100 ເປີເຊັນແມ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ນອກຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍຄິດວ່າລາຄາເຮືອນ ແລະ ຄ່າເຊົ່າ ໂດຍສະເພາະແ ມ່ນຄ່າເຊົ່າໃນເມືອງແພງຫຼາຍ ແລະ ມັນມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍທີ່ຈະພະຍາຍາມຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ຊື້ເຮືອນ ແລະ ຕັ້ງໂຕໄດ້ Everyone
ທຸກຄົນທີ່ເປັນນັກສຶກສາ ເຂົາເຈົ້າສຶກສາໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການເຮັດ ມັນບໍ່ຄວນຈະແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ເລືອກເສັ້ນທາງອາຊີບທີ່ແຕກຕ່າງຍ້ອນເຫດຜົນທາງເສດຖະກິດ ມັນຄວນຈະແມ່ນສຶ ກສາໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດ ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານເຮັດວຽກທີ່ທ່ານຊັງ ອາຈານອາວຸໂສດ້ານການເມືອງທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ ທ່ານນາງ ຈິວ ເຊັບເ ພີດ ກ່າວວ່າ ທຳມະຊາດຂອງລະບົບບັງຄັບຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງອົດສະຕຣາລີນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ລົງຄະແນນໄວໜຸ່ມມັກຈະຖືກເບິ່ງຂ້າມໂດຍພັກການເມືອງໃຫຍ່ ນາງເວົ້າວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໜ້າແ ປກໃຈທີ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງທຳອິດຫຼາຍຄົນກໍຮູ້ສຶກຖືກຕັດປ່ອຍຈາກລະບົບການເມືອງ I think it's the easiest job in the world for ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນໂລກສຳລັບພາກສ່ວນທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄົນໜຸ່ມຫຼ າຍກວ່າທີ່ພວກເຂົາເຮັດໃນຕອນນີ້ ເພາະວ່າໃນເວລານີ້ພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັດແມ່ນການເວົ້າກັບຄົນໜຸ່ມສາວໃນເງື່ອນໄຂທີ່ດຶງດູດໃຈເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນເວົ້າເຖິງ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ເວົ້າເຖິງບັນຫາທີ່ຜູ້ເຊົ່າ ແລະ ການປະເຊີນໜ້າກັບການກູ້ເງິນສຳລັບເຮືອນຫຼັງທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ທີ່ບັນດາພັກໃຫຍ່ຄ້າຍກັບວ່າຢ້ານທີ່ຈະເວົ້າເຖິງ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະປະຖິ້ມຜູ້ເລືອກຕັ້ງທີ່ມີອາຍຸສູງ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງນັ້ນ ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງອົດສ ະຕຣາລີກ່າວວ່າ ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພານີ້ມີຊາວອົດສະຕຣາລີຫຼາຍກວ່າ 610,000 ຄົນທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງມີອາຍຸ 18 19 ຫຼື 20 ປີ ທ່ານ Evan Ekin-Smyth ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖືກປະກາດ ມັນມີພຽງເຈັດມື້ເທົ່ານັ້ ນ ທີ່ຈະລົງທະບຽນເພື່ອປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ລາວຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນລົງທະບຽນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ The message to anyone who is ever listening to us ຂໍ້ຄວາມເຖິງທຸກຄົນທີ່ຟັງພວກເຮົາກໍຄື ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າເຖິງການລົງທະບຽ ນ ແມ່ນໃຫ້ເຮັດໃນຕອນນີ້ ມັນງ່າຍແທ້ໆ ທ່ານພຽງແຕ່ເຂົ້າໄປໃນ aec.com.gov.au ມັນເປັນແບບຟອມອອນລາຍ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາປະມານ 5 ນາທີ ນີ້ແມ່ນການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ ສ ຳລັບຜູ້ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ທິສ ອອກກິວຊີ ຂ່າວ SBS ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook